ນິທານອຶ່ງຂີ້ໂມ້ ຍັງມີອຶ່ງ ແລະ ໄກ່ຜູ້ໂຕໜຶ່ງ ໄດ້ແຮກສ່ຽວນຳກັນມາຫຼາຍຟ້າຫຼາຍຝົນ ທັງສອງໄດ້ໄປມາຫາສູ່ ແລະ ມີເລື່ອງມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງເປັນປະຈຳ ຕໍ່ມາມື້ໜຶ່ງ ອຶ່ງ ແລະ ໄກ່ໄດ້ຈົກເອົາຈຸດພິເສດຂອງຕົນມາ ເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ໂດຍທ້າວອຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນວ່າ ບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາໄດ້ສ້າງໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ອງດັງຮ້ອງແຮງ ໃນເວລາຝົນຕົກໃໝ່ຍາມເດືອນຫົກ ເມື່ອໄກ່ຟັງອຶ່ງເວົ້າຈົນຈົບ ໄກ່ກໍເລີ່ມເວົ້າວ່າ ບັນພະບຸລຸດໄກ່ໄ ດ້ສ້າງໃຫ້ບັນດາໄກ່ຜູ້ຂັນເມື່ອຍາມຄ່ອນສິແຈ້ງ ສ່ວນໄກ່ແມ່ຈັກກະຕາກ ເມື່ອເວລາໄຂ່ແລ້ວ ອຶ່ງຜູ້ມີນິດໄສໃຈຄໍໂອ້ອວດ ສະແດງຕົວຂຶ້ນວ່າ ອັນນັ້ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາຂອງພວກໄກ່ ສ່ວນພວກອຶ່ງເຮົາຍັງມີ ອັນພິເສດແຕກຕ່າງໄປຈາກ ຕະກູນດຽວກັນ ເຊັ່ນ ກົບຂຽດ ໄກ່ຢືນບໍ່ປາກ ແລະ ຟັງອຶ່ງເວົ້າຕໍ່ ພວກກົບຂຽດສາມາດຮ້ອງໄດ້ແຕ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາຮ້ອງບໍ່ມ່ວນເທົ່າກັບຕະກູນອຶ່ງ ສຽງອຶ່ງຮ້ອງເປັ ນສຽງມ່ວນເຢືອກເຢັນ ພວກມະນຸດກໍຢາກຟັງ ເຂົາຍັງເວົ້າວ່າ ນີ້ຄືທຳມະຊາດບ້ານນາ ພວກຊຸມໄກ່ໂຕເດ ມີຫຍັງແດ່ເປັນອັນພິເສດ ໄກ່ທົນອຶ່ງເຈາະຈີ້ມບັນຫາບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເວົ້າແປນໆວ່າ ພວກເຮົາກໍມີອັນພິເສ ດຢູ່ບ່ອນພວກເຮົາຂັນໃກ້ສິແຈ້ງ ເປັນໂມງປຸກໃຫ້ແກ່ມະນຸດລຸກຂຶ້ນໜຶ້ງເຂົ້າ ໄປໃສ່ບາດ ໄປເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ເພື່ອ ເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະ ຕ້ອນຮັບການກັບມາໃໝ່ຂອງດວງຕາເວັນ ອຶ່ງຂີ້ໂມ້ເບ້ສົບ ທັງດັງຟືດ ໆ ໝິ່ນປະໝາດເຫດຜົນຂອງໄກ່ວ່າ ເຫດຜົນຕາຍໆ ມັນທຳມະດາເກີນໄປ ພວກອຶ່ງເຮົາມີອັນພິເສດທີ່ພວກຊຸມໂຕເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ເປັນໜ້າອັດສະຈັນອີກ ແມ່ນຫຍັງອີກທີ່ເຈົ້າເຮັດແບບອັດສະຈັນໄດ້ ໄກ່ຖາມ ສິ່ງ ທີ່ໂຕ ແລະ ສັດອື່ນໆເຮັດບໍ່ໄດ້ຄືເຮົາ ແມ່ນການເບັ່ງໂຕໃຫ້ໃຫຍ່ ຢາກໃຫ້ໃຫຍ່ເທົ່າໃດກໍໄດ້ ພໍເວົ້າສຸດ ອຶ່ງກໍເຕັ້ນຢອກແຢກຕໍ່ໜ້າໄກ່ ແລ້ວເບັ່ງໂຕອອກ ນີ້ແຫຼະ ເຫັນບໍ່ ທ້າວໄກ່ ເຈົ້າສິມີຫຍັງດີເທົ່າຂ້ອຍ ອຶ່ງເວົ້າ ຂຶ້ນ ມັນສິມີຫຍັງ ມັນກໍທຳມະດາຄືກັນຫັ້ນແຫຼະ ເບັ່ງເທົ່າໃດມັນກໍເທົ່າອຶ່ງຢູ່ຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ໄກ່ເວົ້າຄວາມຈິງ ຝ່າຍອຶ່ງໄດ້ຍິນໄກ່ເວົ້າວ່າ ຕົນເບັ່ງລົມຂຶ້ນຫຼາຍປານໃດຍັງວ່າບໍ່ໃຫຍ່ ຈຶ່ງຄຽດ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄປວ່ າ ທ້າວໄກ່ໂງ່ມີຕາແຕ່ບໍ່ມີແວວ ຂ້ອຍຢາກເຮັດໃຫ້ໃຫຍ່ເທົ່າຄົນເທົ່າເຮືອນກໍໄດ້ ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອດອກ ທຳມະຊາດເກີດມາເທົ່າໃດມັນກໍເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ແນວເຈົ້າເບິ່ງເຈົ້າຂອງເອງ ເຈົ້າກໍວ່າຕົນເອງໃຫຍ່ ຕົນເ ອງຟ້ອນກໍວ່າຕົນເອງງາມ ອັນນີ້ມັນແມ່ນເລື່ອງທຳມະຊາດ ບາດຜູ້ອື່ນເບິ່ງແລ້ວ ມັນເປັນຕາຢາກຫົວຕົວ ອຶ່ງບໍ່ພໍໃຈໃນຄຳເວົ້າຂອງໄກ່ ເລີຍຮ້ອງບອກໄກ່ວ່າ ໂຕຢາກທ້າພິສູດບໍ່ ເວົ້າສຸດຄວາມ ອຶ່ງກໍເບັ່ງທ້ອ ງຕົນເອງຂຶ້ນຈົນສຽງດັງແອດ ໃຫຍ່ບໍ່ ໃຫຍ່ບໍ່ ໂຕວ່າໃຫຍ່ເທົ່າເຮືອນຫຼັງນັ້ນບໍ່ ອຶ່ງຍັງເວົ້າອວດໄກ່ຕໍ່ໄປ ມັນຊິໃຫຍ່ເທົ່າໃດ ມັນກໍທຳມະດາຄືເກົ່າຫັ້ນລະ ໃຫຍ່ບໍ່ກາຍຮອດໜ້າແຄ່ງຂ້ອຍຊ້ຳ ໄກ່ຕອບ ອຶ່ງຂີ້ໂມ້ເກີ ດໂມໂຫ ເພາະຫຼຽວເບິ່ງຕົນເອງໃຫຍ່ປານນີ້ ໝູ່ຍັງວ່ານ້ອຍ ອຶ່ງຂີ້ໂມ້ເບັ່ງໄປເບັ່ງມາ ແລະ ເບັ່ງແຮງເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມາດໃຫ້ໄກ່ເຫັນ ບໍ່ພໍຄາວ ອຶ່ງກໍທ້ອງແຕກດັງແປະ ຍ້ອນຄວາມ ຂີ້ໂມ້ຂີ້ອວດຂອງຕົນ ທີ່ຢາກເໜືອຄວາມທຳມະດາທີ່ເປັນຢູ່ ເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຂີ້ໂມ້ໂອ້ອວດ ສະແດງຕົນວ່າດີຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ເໜືອຄວາມເປັນທຳມະດາ ຄວາມດີຂອງຕົນຂຶ້ນຢູ່ກັບການກ ະທຳ ແລະ ການເຫັນດີ ແລະ ການຍົກຍ້ອງຂອງຄົນອື່ນ ຈຶ່ງຈະມີຄຸນຄ່າກ່ອນຕົນເອງຍ້ອງຕົນເອງ